تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدىكى ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ سۆزلەپ بېرىشىچە ئۇيغۇرلار جۈملىدىن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىز يەتمىشىنچى يىللىرى ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى نامىدىكى بىر سىياسىي پارتىيىنىڭ رەھبەرلىكىدە كەڭ كۆلەمدە مىللىي ئازادلىق كۈرىشىگە ئاتلانغان بولۇپ، سوۋېت-خىتاي رەقىبلىك دەۋرىدىكى بۇ ھەرىكەت ئاخىرىدا كومپارتىيە ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن باستۇرۇلۇپ، زور ساندىكى ئۇيغۇرلار تۈرمىلەرگە تاشلانغان، بىر قىسىم باشلامچىلار ئۆلتۈرۈلگەن، يەنە بىر قىسىم كىشىلەر سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كەتكەن. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى ئەسلىمىلىرىڭىزدە سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىڭىز، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلى، يەنى تارىم ژۇرنىلىدا ئىشلەۋاتقان ۋاقتىڭىزدا سىلەرنىڭ مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بىرىنچى يىل تاشكەنتتە سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىگە خەت يېزىپ سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىدىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم بېرىشنى سورىغانلىقىڭلارغا ئائىت مەسىلىنىڭ پاش بولۇپ ئاتمىش ئۈچىنچى يىلدا سىز جازالاشقا ئۇچرىغانلىقىڭىزنى شۇنىڭدەك سىزنى ھەر قايسى جايلاردا تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ ھەر خىل ئۆزگەرتىش ئىشلىرىغا سالغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتكەنتىڭىز ئەمدى مۇشۇ ئاتمىش ئالتىنچى يىل مەدەنىيەت ئىنقىلابى يۈز بەرگەنگىچە بولغان ئارىلىقتا بېشىڭىزدىن قانداق كۈنلەر ئۆتتى؟ مۇشۇ ھەقتە ئازراق سۆزلەپ بەرسىڭىز.
سوئالغا جاۋابىم، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا ئىككىنچى ئايدا مېنىڭ مەسىلىلىرىم ئۈستىدىن ئىدارىدىن خۇلاسە چىقىرىلىپ، ماڭا ئەكسىل ئىنقىلابچى ئۇنسۇر، شيۇجېڭجۇيىچى ئۇنسۇر دېگەن قالپاقلار كىيگۈزۈلۈپ، مېنى داۋانچىڭدىكى كۈنگەيسۇ، يەنى غالىبىيەت مۇچاڭىغا نازارەت ئاستىغا ئېۋەتىپ بەردى. مەن بۇ يەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى، ئاتمىش سەككىزىنچى يىلنىڭ باشلىرىغىچە تۇردۇم. لېكىن بۇ جەريانلاردا بۇ مۇچاڭدىكى خۇڭۋېيبىڭلار ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش خىتايلارنىڭكى قولى بىلەن يېتىشتۈرۈلگەن بىر قىسىم يەرلىك ياشلار قۇتراتقۇلۇق قىلىپ بۇ مۇچاڭنىڭكى بوغالتىرى بولغان ئىلياس دېگەن تاتار كىشىنى ئۆلتۈردى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە چاڭبۇنىڭ چاڭجىڭى ما چاڭجاڭ دېگەن كىشىنى ئۆلتەردى. مۇشۇنداق بىر قىيىن ئەھۋال ئاستىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە مەن ئاپامنىڭ ئاغرىقلىغىنى بانە سەۋەب قىلىپ ئۈرۈمچىگە قايتىپ كېلىۋالدىم. بۇ ئۈرۈمچىگە قايتىپ كېلىۋالغاندىن كېيىن تۇرمۇشنى ئۆتكۈزۈش كېرەك، ئۈچ ۋاق تاماق يېيىش كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئىنىمنىڭكى ئىشلىتىۋاتقان، داگوڭلۇق قىلىپ ئىشلىتىۋاتقان ئىشلەش گۇرۇپپىسىغا قاتنىشىپ، ھەر قايسى جايلاردا قۇرۇلۇش ئىشلىرىدا ئۆزۈمنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىپ، شۇ قۇرۇلۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللاندىم.
سىزنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىگە تاشلىنىشىڭىزغا سەۋەب بولغان شۇ ۋاقىتتىكى ئارقا كۆرۈنۈش قانداق بولغان ئىدى؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرى چېگرالاردا ھەرىكەتلەر، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتلەر مۇرەككەپلىشىپ، جىددىيلىشىپ، رەسمەن بۇ شەرقىي شىمالدىكى جىنباۋداۋ، دامانسكى ئارىلىدا ھەم چۆچەكنىڭ تېرەكتى چېگراسىدىكى يەرلەردە سوۋېت ھەم خىتاي ئوتتۇرىسىدا بەزى بىر يەڭگىل توقۇنۇشلار بولغان ۋاقتىدا ئۆزۈم قانداق بولمىسۇن مۇشۇ خىتاينىڭ زۇلۇمىدىن، ئۆلۈم ۋەھىمىسىدىن قېچىپ بىر قىسىم كىشىلەر بىلەن غۇلجىغا بېرىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى يازدا غۇلجى ۋىلايەتلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىم. نەتىجىدە غۇلجىدا بىر مەزگىل ئوبلاست تۈرمىسىدە ياتقاندىن كېيىن ئۈرۈمچىگە گوڭەنتىڭ تۈرمىسى لو يۈەنجې ئوتتۇز ئىككىنچى نومۇرلۇق قورا سايباغدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كېلىنىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى يازلارغىچە شۇ تۈرمىدە بولدۇم ھەم شۇ ۋاقىتلار ئىچىدە بىر يىل ئاخىرقى يىلدا ليۇداۋەندىكى گوڭەنتىڭ تۈرمىسىدە ياتقان بولدۇم.
ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز بۇ ئۈرۈمچىگە ئېلىپ كېلىنىپ، ئۈرۈمچىدىكى بۇ گوڭەنتىڭ تۈرمىسىغا سولانغاندىن كېيىن، شۇ تۈرمىدە قانداق ئىشلارنى باشتىن كەچۈردىڭىز؟ تۈرمىدىكى جازالاش ۋە باشقا بېسىملار ناھايىتى ئېغىر بولدىمۇ شۇ ۋاقىتتىكى؟ تۈرمىنىڭ مەسىلىسىنى ئېيتىپ جاۋاب بېرىدىغان بولسام، خىتاي كوممۇنىستلار ھاكىمىيىتى خۇددى بۇرۇن ئۆتكەن يەرلىك مىلىتارىست شېڭ شىسەي، گومىنداڭ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش جاللاتلارغا ئوخشاشلا تۈرمىلەردىكى ئۆزىنىڭ سىياسىي رەقىبلىرى بولغان يەرلىك مىللەتلەرگە قارىتا دەھشەتلىك چارىلارنى، دەھشەتلىك قىيناش ئۇسۇللىرىنى قوللاندى. ئۇلارنى. ئاچ قويدى، سوغۇقلاردا توڭلاتتى، قول پۇتلىرىغا قىرىق كىلولاپ، يىگىرمە بەش كىلولاپ كىشەنلەرنى سالدى، قوللىرىغا ياپون كويزىلىرىنى تاقىدى. مۇشۇنداق قىلىپ جازالاش ئىشلىرىنى ناھايىتى قاتتىق ئېلىپ بېرىپ، ئۇلارنى سوراقلاردا ئۆزىنىڭ دېگەنلىرىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل قىيىن-قىستاق ئىشلىرىنى ئېلىپ باردى. لاۋدۇڭخوردا ئىشلەيدىغان خىتايلار خىتاي مەھبۇسلىرى تەرىپىدىن ئاڭلىغانىدىم، ئىككى خانىدا ئۈچ يۈزدىن تۆت يۈز كىشىگە يېتەرلىك، مەھبۇسقا يېتەرلىك كىشەن كويزا ۋە باشقىلارنى داۋاملىق گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسى ساقلاپ كەلگەن. ئەگەر بىرەر ئىشلار بولىدىغان تەقدىردە پۈتۈن تۈرمىدىكى مەھبۇسلارنىڭ پۇت قوللىرىغا كىشەن كويزىلارنى سېلىپ يۆتكەش ئىشلىرى ئالدىن ئالا پىلانلانغان ئىكەن.
سىز ياتقان مۇشۇ ئۈرۈمچىدىكى گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسى، يەنى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمىسى دەپ ئاتالغان مەخسۇس چوڭ تۈرمىغۇ بۇ. شۇ تۈرمىدە قانچىلىك ئادەم ياتقان بولغىيدى شۇ ۋاقتىدا سىز بىلەن بىرلىكتە؟ بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ نىسبىتى كۆپمۇ ياكى خىتايلارنىڭ نىسبىتى كۆپمۇ؟ بۇ تۈرمىلەردە مەن ياتقان دەۋرلەردە تۈرمىدە ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق مەھبۇس بولىدىغان. بۇ ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق مەھبۇسنىڭ توقسان بەش پروتسېنتى ئۇيغۇر يەرلىك مىللەت زىيالىيلىرى ئىدى. پەقەت بەش ئالتە پروتسېنت خىتايلار مەھبۇسلىرى گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە يېتىپ، لاۋدۇڭخور دېگەن ئورۇنلاردا تۇرۇپ تاماق توشۇپ، شۇ تۈرمە ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارغا تاماق ئەكېلىپ، شۇ نەرسىلەرنى قىلىپ تۈرمە ساقچىلىرىغا ياردەملىشەتتى. بۇ جايدىكى قىيىن-قىستاقلارنىڭ ئەھۋالىنى سۆزلەپ كەلسەك، ھەقىقەتەنمۇ دەھشەتلىك. ھەتتاكى بۇ تۈرمىلەرنىڭ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە مەن كۆرمىدىم. باشقا يەردىكى تۈرمىلەردە سۇ ئاستى، سۇ تۈرمىلىرىنىڭ بولغانلىقىنىمۇ كۆپ ئاڭلىغانىدىم.
شەخسەن ئۆزىڭىز قانداق تۈرمىدە ئېغىر جازاغا ئۇچرىدىڭىز؟ مەسىلەن، جىسمانىي جەھەتتىن ئېغىر دەرىجىدە زەربە بېرىش، ئۇرۇش، مەسىلەن، ۋە باشقا ھەر خىل قاتتىق قوللۇقلارغا ئۇچرىدىڭىزمۇ؟
مەنمۇ تۈرمىدە يېتىش جەريانىدا بىر يىلغا يېقىن يىگىرمە بەش كىلولۇق كىشەن سۆرىگەن بولدۇم ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە قولۇمغا ياپون كويزىسى سېلىندى. بۇ كويزىنى سالغان چاغدا سول قولۇمنى ئاقىغا دۈمبەمگە، ئوڭ قولۇمنى مۈرەمدىن ئارتىلدۇرۇپ ياپون كويزىسىنى سالغان. بۇ ياپون كويزىسى ئاشۇ قول ھەرىكەتكە كەلگەندىن كېيىن تېخىمۇ چىڭقىلىپ كېتىدىغان، قولنى سىقىدىغان بىر خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن ئىككى سائەتتەك قولۇمدا ياپون كويزىسى تۇرغاندىن كېيىن مېنىڭ ئىككى قولۇمدىكى پۈتۈنلەي سېزىم يوقالغانىدى. قولۇم ئالدىن كۆكىرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن قارىيىپ، ئۆزۈم ھوشۇمدىن كەتكەن. شۇ چاغدىلا مېنىڭ قولۇمدىن كويزىنى ناھايىتى تەستە چىقىرىپ ئالغانىدى. مەن بۇ تۈرمىدىكى قىيىن قىستاقلارنى مەن ناھايىتى ئوبدان بىلىمەن. مېنى شۇ قولۇمغا ياپون كويزىسىنى سېلىپ ئىككى سائەت تۇرغۇزۇش جەريانىدا مېنىڭ مۇشۇ سول مۈرەمدىكى تاغاق گۆشتىن ئاجراپ چىقىپ كەتكەن. مانا ھازىر شۇ تۈرمىدە ياتقان ۋاقتىمغا قىرىق ئەللىك يىل بولغان بولسىمۇ، ھازىرغىچە مەن سول قولۇمنى ياخشى ئىشلىتەلمەيمەن. ھەتتا كىيىم-كېچەك كىيگەن چاغدا سول تەرەپتىن قولۇمنى ياخشى ئىشلىتىپ ھەرىكەتلەندۈرەلمەيمەن. ھازىرغىچە بۇ سول قولۇم ياخشى ئىشلىمەيدۇ. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار.